ບໍ່ດົນມານີ້ ຂ້ອຍກຳລັງຂຽນຄຳເຫຼົ່ານີ້ໃນວັນອາທິດ ມັງກອນ 14 2000 ກັບ 24 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕື່ມຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລໄຮຟາ ທີ່ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງຜູ້ບາດເຈັບທາງດ້ານຈິດໃຈທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກ ວ່າ 50 ປີ ຂ້ອຍມີອາຍຸ 51 ປີ ຂ້າພະເຈົ້າແນະນຳໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ສາມາດແປພາສາສຳຫຼວດເປັນຫຼາຍພາສາທີ່ເປັນໄປໄດ້ ການສຳຫຼວດໄດ້ຖືກຂຽນເປັນພາສາຢິວ ແລະ ຊ່ວຍແຈກຢາຍມັນໃນທຸກທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເວທີ ເ ພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງກຸ່ມປະຊາກອນນີ້ປະເຊີນໜ້າ ດ້ວຍຄວາມນັບຖື ມາຫາຫິງ ເບນຢາມິນ